SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີທ່ານ ສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວນີ້ກໍສົນໃຈທີ່ສຸດ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ແມ່ນທີ່ວ່າ ມັນເປັນດ້ວຍເຫດໃດທີ່ວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສັ່ງຟ້າວຟັ່ງແກ້ໄຂ ໜີ້ ສິນການລົງທຶນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ນະ ມັນເປັນອັນໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະກໍເປັນເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເນາະ ໂດຍທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກໍໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການວາງແຜນການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງໃນປີ 2021 ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ມີມາດຕະການແກ້ໄຂບັ ນຫາເສດຖະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ບັນຫາໜີ້ສິນພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໂຄງການການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນເນາະ ແລະ ກະຍັງແບກລັບໜີ້ສິນຂອງທາງລັດວິ ສາຫະກິດອີກ ນອກຈາກນີ້ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດ ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫວ່າງ 2-3 ປີທີ່ຜ່ານມາຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ ພື້ນຖານເສດຖະກິດບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ເສດຖະກິດພາບລວມບໍ່ມີສະເ ຖຍລະພາບ ອັດຕາເງິນເຟີ້ກໍຍັງສູງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຳລອງຄົງຄັງກໍໜ້ອຍ ຂາດດຸນການຊຳລະເງິນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງລາຍໄດ້ລະຫວ່າງເມືອງກັບຊົນນະບົດ ຂະນະທີ່ມາດ ຕະການຂອງພາກລັດກະຍັງບໍ່ມີການນຳໄປປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ ເຊັ່ນວ່າ ມາດຕະການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດໃນປະເທດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂ ງໃຫ້ກັບ SME ເປັນຕົ້ນເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສັ່ງໃຫ້ຟ້າວຟັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນການລົງທຶນ ທີ່ວ່າບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ປະສິດທິພາບນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນ ມັນ ເຮົາມອງ ເບິ່ງແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນລາວນີ້ ເລື່ອງນີ້ມັນເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ລະກະມີກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງນີ້ນະ ແລະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນບອກວ່າໃຫ້ຟ້າວຟັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາ ເພິ່ນໄດ້ລະບຸວ່າໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນແບບນີ້ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັ ນພາບຄຳສັ່ງ ອ່າ ແບບກວ້າງໆເນາະ ເພື່ອໃຫ້ໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄປດູແລໃນສ່ວນລັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງເນາະ ວ່າ ໜ່ວຍໃດທີ່ຍັງມີບັນຫາຢູ່ກະໃຫ້ຟ້າວແກ້ ລະກະລາຍງານຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າການ ລົງທຶນນີ້ມັນ ມັນ ມັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຈາກຕ່າງປະເທດນະ ຄັນບໍ່ລະມັດລະວັງນີ້ ໃນໄລຍະຍາວ ຫຼື ໃນໄລຍະປານກາງນີ້ ມັນຊິຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ ເພາະວ່າເຂົາຊິມາກ ຳທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ລະກະຜົນສຸດທ້າຍກະເສຍອະທິປະໄຕວ່າຊັ້ນເທາະ ເຂົາສັ່ງການຫຍັງກະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເພາະວ່າໜີ້ສິນລົ້ນຫົວຊັ້ນນະ ແລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເພິ່ນສັ່ງໃຫ້ຟ້າວຟັ່ງນີ້ກໍ ໃຫ້ແກ້ໄຂເລື່ອງບັນ ຫາການລົງທຶນທີ່ວ່າບໍ່ມີປະສິດທິຜົນນີ້ ປະສິດທິພາບນີ້ລະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ບົ່ງບອກວ່າແມ່ນຂະແໜງໃດ ຫຼື ບໍ່ ໃນລາຍລະອຽດເນາະ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າລົງໃນລາຍລະອຽດ ແຕ່ວ່າເວົ້າເປັນພາບກວ້າງໆ ສ່ວນໃ ຫຍ່ກໍຊິເປັນເລື່ອງຂອງການລົງທຶນຂອງພາກລັດທີ່ ທີ່ຍັງມີບັນຫາ ເລື່ອງຂອງຜົນສຳເລັດຢູ່ ແລ້ວກະເລື່ອງຂອງການດຳເນີນກິດຈະການຂອງທາງລັດວິສາຫະກິດທີ່ຍັງເປັນໜີ້ສິນ ຊຶ່ງພາກລັດກໍຍັງຕ້ອງແບກ ຮັບພາລະຕົງນີ້ຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໂອ ແປວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າແບບລວມໆໄປຊື່ໆ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຄັນເຮົາເບິ່ງປະເທດຄອມມູນິດ ຫຼືວ່າສັງຄົມນິຍົມນີ້ ບໍ່ວ່າໃນຫົນແຫ່ງໃດໃນໂລກນີ້ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກສະໄໝສົງຄາມ ເຢັນນີ້ນະ ຄັນແມ່ນວ່າ ມີການເວົ້າວ່າແນວນັ້ນແນວນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນເລື່ອງນີ້ນີ້ ແປວ່າມັນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ລະ ເພິ່ນຈຶ່ງວ່າເອົາມາເວົ້າມາວ່າກັນ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ສົມມຸດວ່າຢູ່ຊາຍແດນໜອງຄາຍກັບທ່າເ ດື່ອຊີ້ ມັນມີກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໝັ້ນຄົງໃນຊາຍແດນຊີ້ ກໍແປວ່າມັນໃນຊາຍແດນທ່າເດື່ອໜອງຄາຍນີ້ ມັນມີບັນຫາໜັກລະ ຈົນວ່າເອີ້ນສະມາຊິກພັກ ຫຼືວ່າຜູ້ນຳຂັ້ນປະເທດມາເວົ້າມາວ່າ ມາປຶກສ າຫາລືກັນ ແລະ ກ່ຽວກັບການທີ່ວ່າສັ່ງໃຫ້ຟ້າວຟັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາການລົງທຶນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າສະຫາຍໃຫຍ່ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ທີ່ວ່າເປັນປະທານປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ທີ່ວ່ າເປັນປະທານກອງປະຊຸມນີ້ນະ ເພິ່ນໄດ້ບົ່ງບອກໃຫ້ຊາບຢ່າງຊັດເຈນບໍ່ວ່າ ບັນຫາແທ້ໆນີ້ມັນ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງ ກໍ ອັນນີ້ແມ່ນເວົ້າແບບເຜີນໆ ຫຼືວ່າລວມໆໄປຊື່ໆ ອັນນີ້ເປັນເວົ້າແບບສັງລວມເນາ ະ ໃນລາຍລະອຽດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍອີ່ຫຍັງອອກມາເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າເວົ້າໃນພາບລວມວ່າ ໃຫ້ຟ້າວແກ້ໄຂ ເພາະວ່າຊ່ວງນີ້ເນາະ ກະຄືວ່າມັນ ມັນຈວບເໝາະກັບເລື່ອງຂອງການລະບາດຂອງໂຄ ວິດ-19 ບັນຫາຕ່າງໆ ພະຍາຍາມໃຫ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນຂີດຈຳກັດເນາະ ເພາະວ່າຖ້າຫາກວ່າຊ້າ ຄວາມເສຍຫາຍກະຊິເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າບັນຫາເລື່ອງຂອງໂຄວິດເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳເນາະ ເວົ້າຈັ່ ງຊີ້ຊະ ເຮົາ ເຮົາມອງເບິ່ງທາງອ້ອມ ວ່າສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນີ້ ເພິ່ນມາເວົ້າມາວ່າຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຫຼືວ່າມາຮ່ວມປະຊຸມ ແລ້ວກໍມີກອງປະຊຸມອັນສຳຄັນນີ້ລະ ແມ່ນວ່າໃຊ້ເວລາເຖິງຈັກມື້ຈັກວັນເນາະ ອັ ນນີ້ບໍ່ ບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການວາງແຜນການລົງທຶນ ແລະ ການເງິນປະຈຳປີເນາະ ກໍຊຶ່ງຖືວ່າເປັນການຈັດເປັນປະຈຳທຸກປີ ແລ້ວກໍເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂ ອງການ ອ່າ ວາງແຜນການເຮັດວຽກເລື່ອງຂອງການເສດຖະກິດໃນປີ 2021 ນີ້ເນາະ ກະແປວ່າເຮົາອ່ານເບິ່ງໄດ້ນີ້ ແປວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນສຳຄັນຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ສຳຄັນຫຼາຍ ຄັນກອງປະຊຸມຂອງພວກເພິ່ນນີ້ອັນໃດ ຍືດຍາວ ກິນເວລານານນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກນີ້ ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້ນີ້ກໍແປວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນ ອັນນີ້ມັນບໍ່ບົ່ງບອກເວລາ ແລ້ວກະບໍ່ຮູ້ວ່າຈັກມື້ຈັກວັນນີ້ ກໍແປວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນສຳຄັນຢູ່ ແ ຕ່ວ່າມັນບໍ່ສຳຄັນຫຼາຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະ ຈາກກອງປະຊຸມນີ້ມັນໄດ້ຜົນຫຍັງແດ່ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນການສັ່ງເພື່ອໃຫ້ຟ້າວດຳເນີນການ ໃນ ໃນສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ ທີ່ຍັງຕ້ອງດຳເນີນການຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າສັ່ ງການອີ່ຫຍັງພິເສດບໍ່ນີ້ກະ ກະບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ອື ກະແປວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ຫຍັງຫຼາຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ເອົາ ບັດນີ້ ຂໍເຄື່ອນໄປເລື່ອງໃໝ່ທີ່ວ່າ ຢາວັກຊີນຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈາກບໍລິສັດຊີໂນຟ າມນະ 300,000 ໂດສມາຮອດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວແລ້ວວ່າຊັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ອັນນີ້ເນາະ ຫວ່າງວັນທີ 8 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ຖ້ຽວບິນພິເສດຈາກຈີນກໍໄດ້ນຳວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຈາກລັດຖະບານຈີນ ທີ່ມອບໃຫ້ກັບທາງລັດຖະບານລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແບບໃຫ້ລ້າໆເນາະ ຈຳນວນ 300,000 ໂດສ ພ້ອມກັບເຂັມສັກອີກ 300,800 ອັນເນາະ ພ້ອມກັບມີພິທີມອບຮັບວັ ກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍທ່ານ ຈຽງ ຈ້າຍຕຸງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ປະຈຳສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານຈີນ ມອບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ທ່າ ນ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ລອງປະທານປະເທດ ຕົວແທນລັດຖະບານສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ຈີນມອບວັກຊີນໃຫ້ ໃຫ້ລາວເນາະ ໂດຍຄັ້ງຕຳອິດນັ້ນ ກະມອບໃຫ້ 2,000 ໂດສ ນອກຈາກ ນີ້ ທ່ານ ຈຽງ ຈ້າຍຕົງ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຈີນຈະມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນວັກຊີນຈຳນວນນີ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ກໍໄດ້ເລືອກສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເປັນຊາດແລກທີ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວັກຊີນ ຂະນະທີ່ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ກະໄດ້ຂອບຄຸນລັດຖະບານຈີນ ໃນນາມລັດຖະບານ ລະກະປະຊາຊົນຊາວລາວ ພ້ອມກັບລາຍງານຜົນການສີດວັກຊີນເຂັມຕຳອິດຈາກຊີໂນຟາມ ຕໍ່ ກຸ່ມສ່ຽງ ບັນດາແພດພະຍາບານ ປາກົດວ່າບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກໍມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຢາວັກຊີນທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນຳໄປແຈກຢາຍໃຫ້ຕ່າງປະເ ທດຟຣີໆນ່ະ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າໃຫ້ຫຼາຍປະເທດດອກ ກະ ກະໃຫ້ຈຳນວນໜຶ່ງວ່າຊັ້ນເຖາະ ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະເທດປາກິດສະຖານ ລາວ ລະກະປະເທດຂະເໝນນຳຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າການໃຫ້ຢາວັກຊີນຈາກຊີໂນ ຟາມ ແກ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ນະ ທາງການລາວ ຫຼືວ່າ ທາງການຈີນນີ້ ໂດຍສະເພາະທາງການລາວນີ້ ເພິ່ນຮູ້ບໍ່ວ່າຢາວັກຊີນນີ້ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນເຮັດມາແບບໃດ ຈາກແມ່ພະຍາດທີ່ ຕາຍແລ້ວບໍ ພະຍາດທຽມບໍ ຫຼືວ່າພະຍາດທີ່ວ່າອ່ອນແອ ຫຼືວ່າມັນເປັນແນວໃດກັນແທ້ຊີ້ນະ ມັນ ມັນຮູ້ລາຍລະອຽດຢ່າງຊັດເຈນຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ນີ້ບໍ່ຮູ້ ບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ໃນລາຍລະອຽດຂອງ ຂອງເລື່ອງວັກຊີນ ຂອງຊີໂນຟາມເນາະ ຄັນເຮົາຊິເວົ້າໄປໃນພາສາພື້ນບ້ານ ຄົນທຳມະດາສາມັນແລ້ວ ທີ່ວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ມີສຽງປ່ອງປ່ອງແປ່ງ ລະແວງສົງໄສ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນທີ່ໃຫ້ລ້າຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາ ຊົນຈີນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ມັນແມ່ນຢາເນົ່າ ຢາບູດ ຫຼືວ່າຢາການທົດລອງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ມີສຽງວິພາກວິຈານອີ່ຫຍັງເນາະ ເພາະວ່າປະຊາຊົນລາວກະຍັງຕ້ອງການວັກຊີນ ລະກະເຫັນທາງຈີນກະບໍລິຈາກໃຫ້ ທາງ ທາງຂະເໝນ ຂະເໝນກະໄດ້ມີການສີດກັນໄປແລ້ວເນາະ ສັກກັນໄປແລ້ວ ກະ ກະບໍ່ມີຂ່າວໃນເລື່ອງຂອງ ມີຜົນຂ້າງຄຽງອີ່ຫຍັງເນາະ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ນະ ມັນມີ 2 ບໍລິສັດເຮັດ ຊີໂນຟາມ ກັບ ຊີໂນແວກ ແລະ ໃນວາງບໍ່ນານນີ້ ທີ່ວ່າມີຂ່າວຈາກວົງການຂ່າວໃຫຍ່ໆ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂອງໂລກນີ້ຫັ້ນນະ ແປວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ ຫາກໍຮັບຮູ້ເອົາຢາຊີໂນແວກກັນໂຄ ວິດ-19 ທີ່ວ່າໄປທົດລອງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດຫັ້ນ ໃຫ້ມານຳໃຊ້ແກ່ປະຊາຊົນຈີນແລ້ວ ກໍແປວ່າແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ຈີນບໍ່ຮັບຮູ້ຢານີ້ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ ແຕ່ວ່າເອົາໄປທົດລອງຢູ່ຕ່າງປະເທດກ່ອນ ປອດໄພລະ ບັດນີ້ເຂົາໃຫ້ສັກໃຫ້ແກ່ ຄົນເຂົານະ ບາດນີ້ຢາຊີໂນຟາມທີ່ເອົາມາໃຫ້ນີ້ກໍ ໂດຍທີ່ວ່າມື້ກີ້ນີ້ເວົ້າວ່າ ກໍບໍ່ມີລາຍລະອຽດ ຫຼືວ່າເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຫຍັງຊີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດ ເພິ່ນ ທາງການລາວ ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າທາງການຈີນນະ ເວົ້າທາງກ ານລາວນີ້ ເພິ່ນຮັບປະກັນວ່າ ມັນແມ່ນຢາດີຢາແທ້ ປອດໄພທຸກຢ່າງບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄື ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທີ 2 ເນາະ ຄັ້ງຕຳອິດກໍມີການໄດ້ສັກໃຫ້ກັບ ບັນດາແພດ ບັນດາພະຍາບານໄປແລ້ວ ກໍບໍ່ມີຜົນ ຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ອີ່ຫຍັງເນາະ ກະ ກະຢືນຢັນເບື້ອງຕົ້ນວ່າເປັນ ເປັນຢາທີ່ມີປະສິດທິພາບເນາະ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນນີ້ ອັນດີດັກດີໆ ທີ່ວ່າ ທີ່ວ່າບັນດາປະເທດທີ່ວ່າສຳຄັນທັງມີ ມີພະລັງວັງຊາອຳນາດຢູ່ໃນໂລກນີ້ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້ າຕ້ອງການໃຊ້ແລະກະຕ້ອງການຫຼາຍນີ້ແມ່ນວ່າ ແມ່ນຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ ທີ່ວ່າເຫັນວ່າເປັນຢາດີກໍຕາມ ແຕ່ວ່າປະເທດເຢຍລະມັນກັບປະເທດຝຣັ່ງ ເສດນີ້ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ AstraZeneca ສຳລັບຄົນທີ່ແກ່ອາຍຸກວ່າ 65 ປີຂຶ້ນໄປໄດ້ ແລະ ຈົນວ່າອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ກໍຟ້າວຟັ່ງອອກມາວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງໃຊ້ໂລດ ມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ວ່າບໍ່ປອດໄພດອ ກ ໃຫ້ໃຊ້ໂລດ ສຳລັບຄົນທີ່ວ່າແກ່ກວ່າອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປນີ້ ໃຊ້ຢາ AstraZeneca ນີ້ໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ອັນໃນລາວນີ້ ຍັງ ຍັງ ອັນໃດກະຍັງບໍ່ຮູ້ຄັກນີ້ແຫຼະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນລົງໄມ້ລົງມືສັກໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ຫຼາຍປານໃດແລ້ວ ຈາກຢາທີ່ໄດ້ຮັບນີ້ 300,000 ໂດສນີ້ນະ 300,000 ໂດສນີ້ ກະ ກະ ເຮົາກະສິໄດ້ມາເນາະ ກະຍັງສິບໍ່ ຍັງບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ວ່າ 200,000 ໂດສ ທີ່ ທີ່ໄດ້ເທື່ອທຳອິດນັ້ນ ກະໄດ້ ໄດ້ມີການສັກໄປແລ້ວເນາະ ອືມ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນບໍ່ ມັນບໍ່ແມ່ນລາຄ າຖືກ ຢ່າງຂີ້ລ້າຍມັນກໍ 5 ໂດລາຕໍ່ກວດ ອັນດີໆກໍປະມານ 10 10 ປາຍພຸ້ນ ເຮົາມາຫານມາຄູນເບິ່ງວ່າມັນຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳຫຼາຍປານໃດ ແລະ ປະເທດໄທກໍພະຍາຍາມຊື້ ກໍຍັງຊື້ບໍ່ໄດ້ຊ້ຳ ເພາະວ່າໂລກນີ້ໃຜໆ ກໍຕ້ອງການ ຈັ່ງຊັ້ນນະ ແລະ ທາງການສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ເພິ່ນໄດ້ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ຢາ 300,000 ໂດສ ຈາກຊີໂນຟາມທີ່ໄດ້ຮັບໃໝ່ນີ້ນະ ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ກັບປະຊາຊົນໃນລາວໃນເມື່ອ ໃດ ອັນນີ້ບໍ່ ຍັງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງອອກມາເນາະ ວ່າສິເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນມື້ໃດເນາະ ກະແປວ່າຄືສິກິນເວລາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງພຸ້ນແຫຼະເນາະ ແລະ ບັດນີ້ເລື່ອງລາວໃໝ່ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈນີ້ນະ ກອງທັບປົດປ່ອຍ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມອບເຮືອລາດຕະເວນໃຫ້ແກ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທານີ້ເດ ອັນນີ້ມັນເປັນອັນໃດ ອັນນີ້ເນາະ ຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກະໄດ້ມີພິທີມອບເຮືອ 12 ລຳ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທາງ ທາງສາທາລະນະປະຊາຊົນຈີນເນາະ ເປັນເຮືອລາດຕະເວນເຄື່ອນທີ່ໄວ 6 ລຳ ກັບເຮືອຕວດການອີກ 6 ລຳ ມອບໃຫ້ແກ່ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລ ະກະແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໂດຍເຮືອທີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດກະສິຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນພາລະກິດ ຫຼືວ່າການລາດຕະເວນທາງນ້ຳຕາມແນວຊາຍແດນຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະຕະຫຼອດແນວແມ່ນ້ຳຂອງຕອນເທິງ ຕັ້ງແຕ່ຊ າຍແດນລາວ-ໄທ ຂຶ້ນໄປເຖິງຊາຍແດນລາວ-ຈີນເນາະ ທັງນີ້ກະເຮືອລາດຕະເວນ ທີ່ໄດ້ມອບເທື່ອນີ້ກະເປັນເຮືອທີ່ໄດ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກທາງ ທາງຈີນມອບໃຫ້ກັບລາວ ໃນໂອກາດເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອ ງການປະຕິບັດຕາມສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມຮ່ວມມື 4 ປະເທດ ຈີນ ລາວ ພະມ້າ ແລະກະໄທ ໃນການລາດຕະເວນຮ່ວມກັນໃນແມ່ນ້ຳຂອງຕະຫຼອດ 9 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງກະມີການຮ່ວມລາດຕະເວນຄົບ 100 ຄັ້ງ ທຳໃຫ້ ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງຄວາມຮ່ວມມືນີ້ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ ແລະກໍປ້ອງກັນການກະທຳຜິດກົດໝາຍຕາມແນວຊາຍແດນລາວ-ຈີນໄດ້ເປັນຢ່າງດີເນາະ ແລະກໍເປັນເລື່ອງຂອງໃຫ້ເປັນຊາຍແດນທີ່ມີສັນຕິພາບ ມິດຕະພາບ ແລະກໍຄວາມຮ່ວມມືພັດທະນາຮອບດ້ານ ເພື່ອສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ເປັນສີ່ຫຼ່ຽມເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດເນາະ ອັນເຮືອທີ່ວ່າມອບໝາຍໃຫ້ນີ້ກໍຈາກຈີນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໃຫ້ແກ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫຼືວ່າແຂວງຫົວຂອງ ທີ່ຮຽກກັນໃນອະດີດຫັ້ນ ກໍແປວ່າມັນ ມັນ ມັນຖືກຕ້ອງຢູ່ ເພາະວ່າມັນມີແມ່ນ້ຳຂອງຈົນຮອດຊາຍແດນຈີນພຸ້ນ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າມອບໃຫ້ຫຼວງນ້ຳທານີ້ ນ້ຳທານີ້ມັນກະເລີ່ມຈາກປາກທາ ຄື ແມ່ນ້ຳຂອງຂຶ້ນໄປກໍອາດຈະບໍ່ຮອດຊາຍແດນຈີນຊ້ຳ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄືຊິບໍ່ຮອດ ແລ້ວມັນ ມັນເປັນຫຍັງໄປໃຫ້ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະເປັນ ມັນ ມັນກະກ່ຽວເນື່ອງເນາະ ເພາະວ່ າຊາຍແດນແຖວນັ້ນເນາະ ບໍ່ຊິເປັນຈາກຈີນ ຈາກລາວໄປຫາຈີນ ຫຼືວ່າແຖວຫຼວງນ້ຳທານີ້ ມັນເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີເລື່ອງຂອງຢາເສບຕິດ ພະຍາຍາມທີ່ຊິລັກລອບ ລັກເຂົ້າອອກ ອ່າ ນຳໄປ ນຳໄປຂາຍໃນປະເທດຕ່າ ງໆ ກໍສ່ວນໃຫຍ່ຊິເກີດຢູ່ແຖບນັ້ນເນາະ ກໍ ກໍມີ ກໍຕ້ອງ ອ່າ ກໍເລີຍຕ້ອງມີການມອບໃຫ້ກັບທາງ ທາງທັງສອງແຂວງນີ້ ແຕ່ວ່າແຂວງທີ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າກໍຄືແຂວງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນໄດ້ຜົນຫຼືບໍ່ ທີ່ວ່າເຮື ອເລັກນີ້ນະ ທີ່ວ່າມີຈັກໃຫຍ່ ແລະກະແລ່ນໄວເຕີບຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ລະ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແລ່ນກັນຢູ່ໜອງຄາຍ ແລະກະຢູ່ແຖວຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມຈັ່ງຊີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນແລ່ນຂຶ້ນຫັ້ນ ສຽງກໍບັກດັງໆ ຟອງກໍບັກໃຫຍ່ໆ ສັດຕູ ຫຼືວ່າຂ້າເສິກ ຫຼືວ່າ ພວກຄ້າຂອງເຖື່ອນຕ່າງໆເຫັນ ມັນກະໜີຕົວະ ມັນ ມັນຊິມາຢູ່ໃນແຄມຂອງຫັ້ນໃຫ້ຈັບຊັ້ນບໍ່ ແລະບັດນີ້ນີ້ ເຮົາມອງເບິ່ງໃນອະດີດເນາະ ໃນສະໄໝ 70 ຈັ່ງຊີ້ 80 ຈັ່ງຊີ້ ເຮືອ ນ ປຂ ເຮືອເລັກລາດຕະເວນນີ້ນະ ກໍຖືກຍິງຈົມນ້ຳຫຼາຍຄັນຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ວ່າເກີດມີການຍິງກັນນີ້ ກະແມ່ນໃນລະຫວ່າງ 2 ຫຼື 3 ປີຫຼັງນີ້ລະ ກອງທັບເຮືອຂອງພະລາຊະອານາຈັກໄທ ທີ່ບ້ານລາດ ອຳເພີບ້ານແພງ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນີ້ລະ ກໍປະທະກັບທະຫານລາວທີ່ວ່າຢູ່ເທິງບົກພຸ້ນ ຍິງກັນ ກໍແປວ່າທະຫານໄທເຈັບລາຍໜຶ່ງ ແລະກໍຜູ້ບັນຊາການເຮືອລຳນັ້ນກໍຖືກຍ້າຍໄປໄວ້ບ່ອນໃໝ່ຫັ້ນນະ ອັນນີ້ນີ້ມັ ນສະແດງວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຜົນນີ້ນະ ແຕ່ວ່ານຳມາໃນການປາບປາມອັນນັ້ນອັນນີ້ ຢູ່ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ວ່າຢູ່ຫົນແຫ່ງໃດກໍຕາມ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ເຮືອເລັກທີ່ວ່າໃຊ້ລາດຕະເວນນີ້ ມັນ ມັນ ມັນໄດ້ຜົນແທ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄື ຄືຖ້າຫາກວ່າເວົ້າ ເວົ້າຕາມທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນກັນເນາະ ກະຄືມັນກະໄດ້ຜົນໃນລະດັບໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ ອັນ ລຽກວ່າມີໜ່ວຍຂ່າວ ຫຼືວ່າຊາວບ້ານໃນ ໃນ ໃນໝູ່ບ້ານຕ່າງໆນີ້ ໄດ້ແ ຈ້ງໃຫ້ທາງການໄດ້ຮູ້ວ່າ ໝ່ອງນັ້ນໝ່ອງນີ້ມີການລັກລອບຂອງໜີພາສີ ຫຼືວ່າຢາເສບຕິດນີ້ ເຮືອເລວນີ້ກະຊິມາເຖິງພື້ນທີ່ນີ້ ຄ່ອນຂ້າງທີ່ຊິ ຊິໄວພໍສົມຄວນຢູ່ ເພາະວ່າຄັນ ຄັນ ຄັນພວກຄ້າຂອງເຖື່ອນ ຫຼືວ່າມີການຕໍ່ ສູ້ກັນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງນີ້ ເຂົາດັກຢູ່ເທິງບົກພຸ້ນ ເຮືອ ນປຂ ຫຼືວ່າເຮືອເລັກລາວກໍຢ່າ ແລ່ນຂຶ້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼືວ່າແລ່ນລົງແມ່ນ້ຳຂອງຊີ້ ເບ 40 ມັນທັ່ງໃສ່ກະ ກະຄືຊິຢູ່ໂລດຫັ້ນນະ ມັນ ມັນ ມັນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັ ນໄດ້ຜົນໜ້ອຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມອບໃຫ້ແຂວງບໍ່ແກ້ວກັບຫຼວງນ້ຳທານີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ນອກຈາກທີ່ວ່າເພິ່ນມີຈຸດປະສົງໃຊ້ໃນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະກໍປອດໄພຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ນ້ຳທ ານີ້ ກໍແມ່ນວ່າ ນອກຈາກສອງສິ່ງສອງຢ່າງນີ້ແລ້ວ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າຊິໃຊ້ໃນ ໄປປະໂຫຍດແນວໃດແດ່ ອັນນີ້ກໍຫຼັກໆ ກໍຄືເປັນເລື່ອງຂອງການປາບສິ່ງຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆເນາະ ລວມທັງ ລວມເຖິງ ວ່າເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ແຖວສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຫຼື ແຖວ ເອີ ສີ່ຫຼ່ຽມເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ແຖວນັ້ນເນາະ ຊິເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄົດຫັ້ນນະ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກ ະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວຂ່າວໆທີ່ໜ້າຄວນຮູ້ໃຫ້ຊາບນຳ ກໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານ ຄຳເລັກ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື